سڀ ساراهه انهيء الله کي جڳائي، جو جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي، سو سڀ سندس آهي ۽ ان جي ئي ساراهه آخرت ۾ آهي ۽ اهو ئي حڪمت وارو خبر رکندڙ آهي.